ໄຕ້ຫວັນກຳລັງປະທ້ວງການຕັດສິນໃຈຂອງຈີນ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ປະເທດເກາະດອນດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໂດຍຮ້ອງການກະທຳນັ້ນວ່າເປັນການເຄື່ອນໄຫວທາງກ ານເມືອງທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂາອະນາໄມຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ລີຊາ ສະໄລນ໌ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລາຍງານມາຈາກນະຄອນເຈນີວາ ເຊິ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່າ ນໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຈີນຖືໄຕ້ຫວັນວ່າເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ແຍກອອກຈາກຕົນ ທີ່ຈະຕ້ອງເຕົ້າໂຮມກັນກັບແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງກໍຕາມ ວິທີໜຶ່ງທີ່ຈີນໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບການເປັນເອກະ ລາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ກໍຄືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກາະດອນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອົງການອະນາໄມໂລກ ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍສະເພາະໃນປີນີ້ເປັນການຂັດແຍ້ງ ໃນຂະນະທີ່ຫົວຂໍ້ກອງປ ະຊຸມແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບສາກົນ ລະບົບຮັກສາສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນໜຶ່ງໃນລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລ ະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານ ຊີຈັງ ເຈັນ ກ່າວວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນປະສົບການຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງຈະມີລະບົບຮັກສາສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ມີປະສິດທິຜົນ ສຳລັບປະຊາຄົມຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ However, under pressure from the People's Republic of China, Taiwan is currently ທ່ານ ເຈັນ ກ່າວວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປັດຈຸບັນນີ້ ໄຕ້ຫວັນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນລະບົບຮັກສາ ສຸຂະພາບໂລກຂອງອົງການ WHO ການເຊີນໃຫ້ໄຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ກອງປະຊຸມອະນາໄມໂລກ ຈະເປັນການສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບສຳລັບທຸກຄົນຂອງອົງການ WHO ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄຕ້ຫວັນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການບໍ່ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນ ເປັນການສ່ຽງໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທຸກໆຄົນ ທ່ານ ເຈັນ ກ່າວວ່າ ພະຍາດຕ່າງໆບໍ່ຢຸດຢູ່ຊາຍແດນ ກ ານຮ່ວມມືສາກົນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດທີ່ອາດສາມາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ທ່ານ ເຈັນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ່ານໄດ້ຂຽນໜັງສືຫຼາຍສະບັບໄປຫາຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ທ່ານ ເຕໂດຣສ໌ ອັດດານົມ ກາເບຣີເຢຊູສ໌ ເພື່ອປະທ້ວງບໍ່ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ທ່ານ ເຈັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບເທື່ອ ທ່ານກ່າວວ່າ ອົງການ WHO ໄດ້ປະຕິເສດແມ່ນແຕ່ການສະເໜີຂອງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບການລະບາດອີໂບລາ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ Our president announced we will donate 1 million US dollar. ທ່ານເຈນກ່າວອີກວ່າ ປະທານາທິບໍດີຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະກາດທີ່ຈະບໍລິຈາກ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອີໂບລາ ແຕ່ການບໍລິຈາກນີ້ ແມ່ນແຕ່ການບໍລິຈາກດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບເອົາໂດຍອົງການ WHO ເພາະສະນັ້ນ ນີ້ເປັນສະພາບທີ່ໜ້າສົງສານສຳລັບພວກເຮົາ ພວກເຮົາຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ອົງການ WHO ບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງສຳລັບໂລກ ອົງການ WHO ຄາດຄະເນວ່າ ຕົນຕ້ອງການເງິນ 98 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອການປະຕິບັດງານຕ້ານອີໂບລາ ເຊິ່ງອົງການດັ່ງກ່າວກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດງົບປະມານຈຳນວນ 63 ລ້ານໂດລາ ເຖິງແມ່ນມີຄວາມກົດດັນຈາກຈີນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່ າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການພະຍາຍາມເຂົ້າຮ່ວມອົງການ WHO ຈາກບັນດາປະເທດຈຳນວນທີ່ຮວມທັງ ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ເຢຍລະມັນ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA